ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ນອກຈາກທີ່ໂຄວິດ-19 ປ່ຽນແປງລີລາຊີວິດ ສັງຄົມ ການເມືອງການບ້ານ ເສດຖະກິດ ວິທະຍາສາດ ແພດ ແລະ ອື່ນໆ ຕ່າງໆນານາ ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມັນແຕະຕ້ອງ ແລະ ປ່ຽນແປ ງຢ່າງແຮງ ແມ່ນກ່ຽວກັບການຊາປະນະກິດສົບ ບໍລິສັດຊາປະນະກິດສົບທັງຫຼາຍທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຢາກໃຫ້ມີການແນະນຳອັນຕົງທ່ຽງກັນສຳລັບທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ຽວກັບວິທີການປົງ ສົບ ເພື່ອວ່າຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຊາກສົບນັ້ນ ຈະມີຄວາມສຸກໃຈສະບາຍກາຍ ກັບການກະທຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນໄລຍະທີ່ມີການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊາປະນະກິດສົບ ອັນເນື່ອງມາຈາກໂຄວິດ-19 ໂຄເ ຣ ເຮກ ເປັນຄົນຊົນນະບົດແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

like ພິທີນັ້ນບໍ່ຄືເກົ່າ ອັນມັນເໝືອນດັ່ງງານວິວາ ໂດຍບໍ່ມີພິທີສົມລົດກັນ ແຕ່ມີພຽງແຕ່ໄປຫາຫ້ອງການ ແລ້ວເຊັນເອກະສານສົມລົດກັນ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານຢ້ານກົວວ່າ ຫຼາຍຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບຄືກັນນັ້ນ ຈະມີຄວາມຍາ ກຊາໃນການຜ່ອນຄາຍຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19

and um ຍານາງຫຼິ້ນກີຕາ ແລະ ຮ້ອງເພງໃນພິທີຊາປະນະກິດສົບຜູ້ເປັນແມ່ນັ້ນ ທີ່ເປັນຮີດຄອງອັນໜຶ່ງຂອງຄົນອີຕາລີ ໃນລັດຊິຊິເລຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄົນເຖິງ 50 ຄົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີຊາປະນະກິດສົບ ຈາກເດືອນມິຖຸນາປີນີ້ໄປ ຍ້ອນທີ່ມີການກຳນົດຈຳນວນຄົນສຳລັບການປົງສົບໃນລັດອື່ນໆ ແລະ ຕ້ອງມີການຢູ່ຫ່າງກັນ 1 ແມັດເຄິ່ງດ້ວຍ ໃນຍາມທີ່ຄົນທັງຫຼາຍຕ່າງໆນັ້ນ ອຳລາເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຜູ້ທີ່ຈາກໄປໂດ ຍບໍ່ມີວັນກັບຄືນນັ້ນ ແມ່ນວ່າມັນພາໃຫ້ອຸດສາຫະກຳຊາປະນະກິດສົບມີບັນຫາຕ່າງໆຂຶ້ນ ສະມາຄົມບໍລິສັດຊາປະນະກິດສົບອົດສະຕຣາເລຍ ຄື Australia Funeral Directors Association ຢາກໃຫ້ມີກົດເກນອັນດຽວກັນສຳລັບທຸກລັດໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາເລຍ

and then you had uh, the gay uh, GLBTIQ community fixated on the screen ມີຄົນເບິ່ງພິທີຊາປະນະກິດສົບເພື່ອນຂອງຍານາງ ມາຣີໂອ ຄາແຣນສ ວີໂລນາ ເຖິງ 500 ຄົນ ມາຣີໂອເປັນຄົນທີ່ຮູ້ດີກັນໃນຊຸມຊົນ LGBTIQ ຍານາງເວົ້າວ່າ ຍານາງມີກຽດທີ່ໄດ້ໄປເປັນຄົນໜຶ່ງຈ າກ 20 ຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຊາປະນະກິດສົບອັນສວຍງາມດີນັ້ນ ຫ້ອງການສະຖິຕິອົດສະຕຣາເລຍ ຄື ABS ຈະເຜີຍແຜ່ຈຳນວນຄົນຕາຍອອກມາໃນຕອນທ້າຍຂອງເດືອນໜ້ານີ້ ມິຖຸນາ ທ່ານຕິດຕາມໃຫ້ທັນການກ່ຽ ວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໄດ້ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook